ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئاتاقلىق شائىر ئۇيغۇرلارنىڭ يىگىرمىنچى ئەسىر ۋە ھەتتا يىگىرمە بىرىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدىكى سىياسىي ھاياتىنىڭ شاھىدى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆز كەچمىش كىتابىنى ھايات مەنزىللىرى نامىدا ئىستانبۇلدا نەشر قىلدۇرغان ئىدى ئەمما بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز ئالتىنچى يىلى جىمساردا تۇغۇلۇپ بالىلىق، ياشلىق ھاياتىنى ئۈرۈمچىدە ئوقۇش خىزمەت بىلەن ئۆتكۈزگەن ۋە تاشكەنتتە ئالىي مەكتەپ پۈتتۈرگەن، ئون نەچچە يىل خىتاي تۈرمىلىرىدە ياتقان، سەكسىنىنچى يىللاردىن ئېتىبارەن مۇھاجىرەت ھاياتىنى باشلىغان ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىنىڭ بىۋاسىتە ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزگەن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ سىياسىي، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت قىسمەتلىرىنى ئۇنىڭ ئۆز ئېغىزىدىن ئاڭلاش ئۆزگىچىدۇر. تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىزنىڭ بۇ قېتىمقى قىسمىدا ئۇ ئۆز بايانلىرىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللاردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي مىللىي ۋە مەدەنىيەت ئويغىنىشلىرى ھەم ئىدىيەۋىي پىكىرلىرىگە بېغىشلىدى ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئاكا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا خىتاي كوممۇنىستلىرى ئۇيغۇر ئېلىنى ئىشغال قىلغان ۋاقىتلاردا سىز تەخمىنەن ئون تۆت ئون بەش ياشلاردا بولۇشىڭىز مۇمكىن ئەللىكىنچى يىللاردا سىز بۇ شىنجاڭ ئىنستىتۇتىغا ئوقۇشقا كىرگەن ۋاقىتلىرىڭىز تەخمىنەن يىگىرمە ياشلار ئەتراپىدا بولۇشىڭىز مۇمكىن. دېمەك، شۇ ۋاقىتلاردىكى نۇرغۇن ۋەقەلەر سىزنىڭ بېشىڭىزدىن ئۆتتى ۋە شۇ ۋەقەلەرگە بىۋاسىتە شاھىت بولدىڭىز. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلدىن تاكى مۇشۇ ئەللىك بەشىنچى يىللارغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇيغۇرلاردا بىر مىللىي ئويغىنىش بولدىمۇ؟ ئۇيغۇرلاردىكى بۇ مىللىي ئويغىنىشلار قانداق بولدى؟ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى ئونىنچى ئايدىكى كوممۇنىست خىتاي ئىشغالىيىتىدىن كېيىن جەمئىيەت شەرقىي تۈركىستان جەمئىيىتىدە بىر مەزگىللىك تىنچلىق مۇقىملىق مەيدانغا كېلىشى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان مىللەتلەرنىڭ ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى بىلەن سىياسىي، ئىقتىسادىي، سانائەت، مەدەنىي مائارىپ، ئەدەبىيات، سەنئەت ساھەلىرىدە دەسلەپكى نەتىجىلەرگە كۆزگە كۆرۈنەرلىك غەلىبىلەرگە ئېرىشتى. ئانداقتا بۇنىڭ سەۋەب ئامىللىرى بولۇشى مۇمكىن. سىزنىڭچە قانداق سەۋەب ئامىللار بار؟ مۇشۇ ھەقتە ئازراق چۈشەنچە بەرسىڭىز. بۇ ئەھۋال غۇلجىدا قۇرۇلغان ئىككىنچى جۇمھۇرىيەتتە ئىشلىگەن مىللىي كادىرلارنىڭ جەمئىيەتتىكى سىياسىي، مەمۇرىي ئورۇنلاردا رەھبەرلىك ئورنىنى بىرىنچى ئورۇندا بولمىسىمۇ ئىككىنچى ئورۇننى ئىگىلىشى بىلەن شۇ ئىككىنچى، جۇمھۇرىيىتىمىز ۋاقتىدا قويۇلغان سىياسەتلەرنىڭ روھى شۇ كادىرلارنىڭكى سۆزلىرى، ھەرىكەتلىرى بىلەن شەرقىي تۈركىستاندا ئۆزىنىڭ كۈچىنى كۆرسىتىشكە باشلىدى. بولۇپمۇ جەمئىيەتتە ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان، گەۋدە قىلغان، ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مىللەتلەرنىڭكى روھىي قىياپىتى ھەم مىللىي قەدىرىيەتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ قەدىرلەش، ئۇنى ئاسراش، ساقلاش مەسىلىلىرىدە خېلى چوڭ مەسىلىلەر كۆرۈلۈشكە باشلىدى.
كۆپ رەھمەت سىزگە، ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم. سىز ئەنە شۇ ئەللىكىنچى يىللاردا قانداق پائالىيەتلەر بىلەن شۇغۇللاندىڭىز؟ چوقۇم سىز ئالىي مەكتەپلەردە ئوقۇدىڭىز، قايسى مەكتەپلەردە ئوقۇدىڭىز؟ شۇ تارىخىي ۋەقەلەرگە قانداق شاھىت بولدىڭىز؟ بۇ ھەقتىمۇ ئازراق چۈشەنچە بەرسىڭىز مەن شۇ چاغدا شىنجاڭ ئىنستىتۇتىدا ئوقۇۋاتقان ۋاقتىم ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا خىتاي كلاسسىك ئەدەبىياتلىرى ئۆتۈشكە باشلىغان ئاشۇنداق بىر ۋاقىتلاردا ئوقۇغۇچىلاردا ئۆزىنىڭ تارىخىنى بىلىشكە قىزىقىش ھەم شۇنى تەلەپ قىلىش ئەھۋاللىرى بولغان مەسىلەن ھەتتاكى بىزنىڭ فاكۇلتېتتىكى بىزنىڭ قېرىنداشلىرىمىز، ئوقۇغۇچىلىرىمىز، ساۋاقداشلىرىمىز خىتاي كىلاسسىك ئەدەبىياتىغا ھەتتاكى فاكۇلتېتىمىزنىڭكى سىياسىي كومىسسارى شادىڭگەن دېگەن خىتاي كىرەتتى. شۇ خىتايغا نارازىلىق قىلىپ ھەتتاكى سىنىپتىن قوغلاپ چىقىرىۋەتكەن ئەھۋاللار بولغان. ھەم شۇنىڭ بىلەن شۇ چاغدىكى ئىنستىتۇتنىڭ مۇدىرىيىتىگە ئىسمائىل ھېپزىللايېۋقىچە تەلەپلەرنى قويۇپ، ئۇيغۇر ئەدەبىياتى، ئۇيغۇر تارىخى، ئۇيغۇر كىلاسسىك ئەدەبىياتىنى ئۆتۈش مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغانىدى. بۇ ئەھۋاللاردا مەسىلەن بوپمۇ ئەمدى سانائەت ئىشلەپچىقىرىشى باشقا ئەھۋاللارنى ئېيتمىساقمۇ جەمئىيەتنىڭكى ئۈستى قۇرۇلمىسى بولغان مەدەنىيەت سەنئەت مائارىپ ساھەلىرىدە خېلى چوڭ چوڭ ئۆزگىرىشلەر پەيدا بولۇشقا باشلىغان باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپلەر شەرقىي تۈركىستاننىڭ رايون رايونلىرىغىچە يېزا كەنتلىرىگىچە ئومۇملىشىشقا باشلىغان ھەر تۈرلۈك كىتابخانىلار كۇتۇپخانىلار مەيدانغا كەلگەن مىللىي ئەدەبىيات سەنئەت تۆۋەنكى قاتلاملاردىمۇ تەرەققىي قىلىشقا باشلىغان مۇشۇنداق بىر ئەھۋاللار شۇ ۋاقتىدا مەيدانغا كەلگەنىدى يۇقىرىدا دېگىنىڭىزدەك مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىنىڭ بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىن چىققان شۇ رەھبىرىي كادىرلارنىڭ ئوينىغان رولى بىلەن مەدەنىيەت مائارىپ ۋە باشقا جەھەتلەردە بىر گۈللىنىش مەنزىرىسى شەكىللەندى دېدىڭىز مۇشۇ ھەقتە تىپىك بىر مىساللار بارمۇ ئەندى شۇ ۋاقتىدىكى مەدەنىيەت نازارىتىمىزنىڭ نازىرى بولغان بىزنىڭ پولكوۋنىك زىيا سەمەدىي ئەپەندىنىڭكى تەشەببۇسى بىلەن خىتاي مەملىكىتى بويىچە ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان ئۈرۈمچى ئاققوۋۇقتا خەلق تىياتىرى كېيىنچە ئاتالغاندا ئۇيغۇر تىياتىرى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك تۆتىنچى يىلى قۇرۇلغانىدى ھەم شۇنىڭ بىلەن شۇ تىياتىردا شەرقىي تۈركىستاننىڭ يازغۇچىلار قۇرۇلتىيى بىرىنچى قۇرۇلتىيى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك يەتتىنچى يىلى چاقىرىلغان

ئىككىنچى قېتىم ئوتتۇز ئۈچىنچى قېتىم يىگىرمە سەككىز ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مىللەتلەردىن سوۋېت ئىتتىپاقىغا تاشكەنتكە ئالمۇتىغا ئوقۇغۇچىلار چىقىرىپ شۇ يەرلەردە تەلىم تەربىيە ئېلىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغانىدى.
مۇشۇ ئەللىكىنچى يىللاردا ئۇيغۇرلاردا مۇستەقىللىق ئىدىيەلىرى، مۇستەقىللىق پىكىرلىرى بولدىمۇ ئۇيغۇر زىيالىيلىرى، ئۇيغۇر ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى، ئومۇمەن ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە مۇستەقىللىق پىكىرلىرى، مۇستەقىللىق ئىدىيەلىرى، مىللىي ئازادلىق ئىدىيەلىرى بولدىمۇ ھېچ بولمىغاندا بۇ بىر سوۋېت ئىتتىپاقىدىكىغا ئوخشاش بىر جۇمھۇرىيەت گە ئىگە بولۇش، يەنى ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيەت ياكى ئاپتونوم جۇمھۇرىيەت دېگەندەك مۇشۇنداق جۇمھۇرىيەت ھوقۇقىغا ئىگە بولۇش پىكىرلىرى بولدىمۇ؟ مۇشۇ ھەقتە بىلگەنلىرىڭىزنى سۆزلەپ بەرسىڭىز. بۇ مەسىلىدىكى ئەھۋاللارنى ئېيتسام، بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك بىرىنچى يىلى، يەنى خىتاي ھۆكۈمىتى شەرقىي تۈركىستاننى ئىشغال قىلىپ ئىككى يىلدىن كېيىن، سەيپىدىن قاتناشمىغان سابىق شەرقىي تۈركىستان ئىككىنچى جۇمھۇرىيىتىنىڭ رەھبەرلىرىدىن ئەللىك بىر كىشى شۇ ئەللىك بىرىنچى يىلدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىشغالىيىتىنىڭ مۇستەملىكىچىلىك ئىشغالىيەت ئىكەنلىكى شۇنىڭ ئۈچۈن شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئۆزىنىڭكى ئۆز مىللىي جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇش ھەققىدىكى ئۇيغۇرىستان قۇرۇش ھەققىدىكى تەكلىپلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بېيجىن ھۆكۈمىتىگە خەت يېزىشقا ھەم تەلەپ قىلىشقا جۈرئەت قىلالىغانىدى مۇشۇ مەسىلىدە ئۇنىڭدىن باشقا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئۈچىنچى يىلى ئاپتونوم رايونىنى قۇرۇشتىن بۇرۇنقى ئەھۋالدا ئاپتونوم رايوننىڭ شىنجاڭنىڭكى نامىنى بەلگىلەش مەسىلىسىدە شۇ چاغدا ئۈرۈمچىنىڭ شىنجاڭ ھەربىي رايونى كۇلۇبىدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇيغۇر يەرلىك مىللەت كادىرلىرى ھەم ۋاڭ ئېنماۋ ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەت يىغىنلىرىدا ھاشىر ۋاھىدى زىيا سەمىدى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش شەرقىي تۈركىستان ئىككىنچى جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاتاقلىق رەھبەرلىرى كادىرلىرى يىغىندا ۋەتەننىڭ نامىنى شەرقىي تۈركىستان ياكى بولمىسا ئۇيغۇرىستان قۇرۇش ھەققىدىكى تەكلىپلىرىنى قويغانىدى لېكىن بۇ تەكلىپلەر تۈلكە ھىيلىگەر ۋاڭ ئېنماۋنىڭ ھەر خىل سەۋەبلىرى بىلەن ماۋزېدۇڭنىڭكى سۇيىقەستلىرى بىلەن بۇ تەلەپلەر ئەمەلگە ئاشمىغان ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم شۇ شىنجاڭ ئىنستىتۇتىدىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدىمۇ ئاشۇنداق بىر مۇستەقىل جۇمھۇرىيەت قۇرۇش ياكى سوۋېت ئىتتىپاقىدەك بىر ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىيەت بولۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز ئالدىغا ئۆزلىرىنى باشقۇرۇش ھوقۇقىغا ئېرىشىشىگە ئائىت پىكىر تەلەپلەر بولغانمۇ بۇ ھەقتە سۆزلەپ بەرسىڭىز.
مەسىلەن، مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك ئالتىنچى يىلى شىنجاڭ ئاتالمىش شىنجاڭ ئىنستىتۇتىنى تۈگەتكەندىن كېيىن مەكتەپكە ئاسپىرانت ھەم ئوقۇتقۇچى بولۇپ قالدىم. مەن رەھبەرلىك قىلغان مەسئۇلى بولغان بىرىنچى يىللىق سىنىپتا ئابدىكېرىم ئەخمەت دەيدىغان ئوقۇغۇچىم بولىدىغان. ھەتتا ئوقۇغۇچىلار ئارىسىدا شەرقىي تۈركىستاننىڭ، ئۇيغۇرىستاننىڭ مۇستەقىل بولۇشىنى خالايدىغان، ئەركىن، ئازادە بىر جۇمھۇرىيەت بولۇشىنى خالايدىغان ئىدىيىلەر شۇ ۋاقىتلاردا ناھايىتى كەڭ تارقالغان. ھەتتاكى مەن ھەر بىر دەرسكە كىرگەن ۋاقتىمدا شۇ مېنىڭ ئوقۇغۇچىم ئابدۇكېرىم ئەخمەت ئۆزىنىڭ تاشكەندتە نەشر قىلىنغان ئوقۇش كىتابى خرېستماتىيە كىتابىدا سوۋېت ئۆزبېكىستانلىق تېگى ئەزەربەيجانلىق لېكىن تاشكەندتە ئۆسكەن مەخسۇت شەيخزادە دېگەن شائىرنىڭ ئۆزبېكىستان دېگەن شېئىرىنى ئۇيغۇرىستان دەپ ئېلىپ شۇ كىتابقا باسقان ئىكەن. ئابدىكېرىم ئەخمەت ھەر بىر قېتىم دەرس كىرگەن ۋاقتىمدا دوسكىلارغا شۇ ئۇيغۇرىستان شېئىرىنى مەلۇم كوپلېتلىرىنى يېزىپ قوياتتى. ياكى بولمىسا دەرس ۋاقتىدا شۇ كىتابنىڭ ئۇيغۇرىستان دېگەن شېئىرى بېسىلغان بېتىنى چىقىرىپ قويۇپ، شۇ كىتابنى كۆرۈپ ئولتۇراتتى. بۇ مەسىلە گەرچە مەلۇم بىر قانچە ئوقۇغۇچىلاردا ئۆتكەن بولسىمۇ، يۈز بەرگەن بولسىمۇ، بۇ ئىدىيە، ھەرىكەتلەر شەرقىي تۈركىستاندا ياشاۋاتقان، ئۇيغۇرىستاندا ياشاۋاتقان، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئەسىرلەردىن بۇيان ئارزۇ قىلىپ كەلگەن مىللىي ئارزۇلىرىنىڭ سىمۋوللۇق خاراكتېردە شۇ ئوقۇغۇچىلىرىمىزدە
ئىپادىلىنىشى ئىدى يۇقىرىدا سىلەر ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىنىڭ ئۆزى شاھىت بولغان قىسمەتلەرگە ئائىت بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار